From Washington, this is VOA News.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກວັນຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews.com ຂ້າ ພະເຈົ້າພຸດທະສອນ ໃນລາຍການຂອງພວກເຮົາສຳລັບມື້ນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບກອງທັບສະຫະລັດຖືກໂຈມຕີຫຼາຍຂຶ້ນ ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງສະຫະລັດຫຼາຍຄັ້ງ ຕິດຕາມດ້ວຍ ລາຍງານເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ແລະລາຍການສອນພາສາອັງກິດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ພວກເຮົາຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາສຳລັບວັນພຸດມື້ນີ້ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ສຳຄັນສຳລັບແລງມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ສານອຸທອນສະຫະລັ ດຕັດສິນວ່າ ທ່ານທຣຳບໍ່ໄດ້ຮັບສິດຄຸ້ມກັນຈາກການຖືກດຳເນີນຄະດີ ໃນຄະດີແຜນການລົບລ້າງການເລືອກຕັ້ງ ທ່ານບລິງເຄັນຫາລືຂໍ້ສະເໜີການຢຸດຍິງລະຫວ່າງອິສຣາແອລແລະກຸ່ມຮາມາສ ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມຮາມາສ ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອິສຣາແອລ ແລະພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີຍິງລູກສອນໄຟຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນຕື່ມອີກຫົກລູກເຂົ້າໄປໃນທະເລແດງ ຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ
ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າໄຊຈະເລີນສຸກ ແລະສະບາຍດີພຸດທະສອນ ອ່າ ຂ່າວເດັ່ນສຳລັບມື້ນີ້ເນາະ ກໍແມ່ນເລື່ອງສົງຄາມຂອງອິສຣາແອລຢູ່ໃນກາຊາ ອ່າ ລວມທັງ ສົງຄາມຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ ແຕ່ດັງໄປກວ່ານັ້ ນນີ້ ແມ່ນເລື່ອງກ່ຽວກັບອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ເນາະ ເອີ ກ່ຽວກັບຫຍັງ ອ່າ ເພາະວ່າສານ ຄະນະຜູ້ພິພາກສາສານອຸທອນໄດ້ຕັດສິນ ອ່າ ຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານທຣຳ ກ່ຽວກັບ ອ່າ ເລື່ອງສິດຄຸ້ມກັນຈາກກ ານຖືກດຳເນີນຄະດີຂອງທ່ານທຣຳ ອອກມາໃນມື້ວານນີ້ ຊຶ່ງເຮົາມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແມ່ນບໍ່ມີສິດຄຸ້ມກັນຈາກການຖືກດຳເນີນຄະດີ ຕໍ່ຂໍ້ຫາທີ່ວ່າທ່າ ນໄດ້ວາງແຜນຢ່າງຜິດກົດໝາຍທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ຊຶ່ງທ່ານພ່າຍແພ້ ເພື່ອຈະກຳອຳນາດໄວ້ ດັ່ງ ຄະນະຜູ້ພິພາກສາສານອຸທອນໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ໄດ້ຕັດສິນຢ່າງເປັນເອກະສັນໃນວັນອັ ງຄານວານນີ້ ຄຳຕັດສິນ 3 ຕໍ່ 0 ນັ້ນ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວອ້າງຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ວ່າ ໄອຍະການພິເສດ ທ່ານແຈັກ ສະມິທ ບໍ່ສາມາດຟ້ອງຮ້ອງທ່ານສຳລັບການກະທຳໃດທີ່ທ່ານທຣຳ ໄດ້ເຮັດລົງໄປເມື່ອບໍ່ເທົ່າໃ ດວັນກ່ອນໜ້າການສິ້ນສຸດໃນການດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ ເພື່ອພິກປີ້ນຄວາມປະລາໄຊແກ່ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ເນື່ອງຈາກວ່າການກະທຳທັງຫຼາຍນັ້ນ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົ ດບາດໜ້າທີ່ໃນຖານະເປັນປະທານາທິບໍດີ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ກາຍມາເປັນພົນລະເມືອງ ທຣຳ ໂດຍມີສິດປ້ອງກັນໃນທຸກດ້ານຂອງການເປັນຈຳເລີຍຄະດີອາຍາຄືກັນກັບຄົນອື່ນໆ ສານດັ່ງກ່າວໄ ດ້ຕັດສິນ ແລະຄຳຕັດສິນກ່າວອີກວ່າ ແຕ່ການຄຸ້ມກັນໃດໆທາງດ້ານການບໍລິຫານທີ່ອາດປົກປ້ອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນປະທານາທິບໍດີນັ້ນ ບໍ່ປົກປ້ອງທ່ານຕໍ່ການຖືກດຳເນີນຄະດີນີ້ອີກຕໍ່ໄປ ພຸດທ ະສອນ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປອິສຣາແອລໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ສຳລັບການເຈລະຈາກັບບັນດາຜູ້ນຳ ກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີຢຸດການຕໍ່ສູ້ໃນກາຊາ ແລະປ່ອຍຕົ ວປະກັນທີ່ຖືກຈັບ ໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ການປະຊຸມກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ ໂຢອາຟ ກາແລນ ແລະປະທານາທິບໍດີ ໄອແຊກ ເຮີຊອກ ໄດ້ມີຂຶ້ ນໜຶ່ງວັນຫຼັງຈາກທ່ານ ບລິງເກັນ ກ່າວວ່າ ພວກຜູ້ນຳກຸ່ມຮາມາສ ໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບຂອງພວກ ຂອງພວກເຂົາຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີນັ້ນ ທ່ານ ບລິງເກັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງໂດຮາ ປະເທດກາຕາວ່າ ສະ ຫະລັດໄດ້ ໄດ້ສຶກສາການຕອບດັ່ງກ່າວຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ແລະວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ແບ່ງປັນກັບອິສຣາແອລ ທ່ານ ບລິງເກັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກໜັກເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອພະຍາຍາມໃຫ້ໄດ້ ຂໍ້ຕົກລົງ ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດດຳເນີນໄປໜ້າ ໂດຍບໍ່ມີ ໂດຍບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການຕໍ່ມັນອອກໄປເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຈະຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຕົວປະກັນ ແລະຜົນປະໂຫຍດທຸກຢ່າງທີ່ຈະມາກັບມັນ ໃນນະຄ ອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ອະທິບາຍການຕອບດັ່ງກ່າວຈາກກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງວ່າເກີນຈິງ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ການເຈລະຈາແມ່ນກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ສະຫະລັດ ອີຈິບ ແລະກາຕ າ ໄດ້ຊ່ວຍຮ່າງຂໍ້ສະເໜີການຢຸດຍິງທີ່ປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການພິຈາລະນາຢູ່ ເຊິ່ງຈະລວມມີການຢຸດຕໍ່ສູ້ດົນຫຼາຍອາທິດ ແລະປ່ອຍຕົວປະກັນທີ່ຖືກຈັບໂດຍກຸ່ມຮາມາສໃນກາຊາ ການຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວໃນ ຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ເມື່ອທ້າຍເດືອນພະຈິກແລ້ວນີ້ ແມ່ນດົນໜຶ່ງອາທິດ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ອຍຕົວປະກັນຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນຈາກກາຊາ ແລະນັກໂທດປາແລັສໄຕນ໌ 240 ຄົນທີ່ຖືກຈັບໂດຍອິສຣາແອລ ກອງທັບອິສຣາແ ອລໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຕົວປະກັນ 31 ຄົນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ແມ່ນເສຍຊີວິດແລ້ວ ໃນໂດຮາ ທ່ານ ບລິງເກັນ ໄດ້ຈັດການເຈລະຈາເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ ກັບຜູ້ ຜູ້ປົກຄອງຂອງກາຕາ ອີເມຍ ເຊກ ຕາມິມ ບິ ນ ຮາມາດ ອານ ທານີ ໄຊຈະເລີນສຸກ ພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ ທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງບໍ່ຫົວຊານຳການຮຽກຮ້ອງຂອງສະຫະລັດ ໃຫ້ຢຸດເຊົາການໂຈມຕີຕໍ່ກຳປັ່ນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງແລ່ນເຮືອສາກົນ ຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຈະປະເຊີນກັບຜົນທີ່ຕິດຕາມມາ ຊຶ່ງໃນຄັ້ງນີ້ ພວກເຂົາກໍໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນ 6 ລູກ ຈາກພື້ນທີ່ຕ່າງໆຂອງເຢເມນ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມຮູຕີ ເຂົ້າໄປໃນທະເລແດງ ແລະອ່າວອາເດັນ ສູນບັນຊາການ ຂອງສະຫະລັດໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງ ຫຼື ເຊັນຄອມ ໄດ້ກ່າວໃນຕອນແລງວັນອັງຄານນີ້ ໜຶ່ງ ຂໍໂທດ ໜຶ່ງໃນຈຳນວນລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ກຳປັ່ນຕິດທຸງຂອງເກາະມາໂຊລ ຊຶ່ງປະເທດກຣີສເປັນເຈົ້ າຂອງ ແລະ ດຳເນີນການ ກຳປັ່ນບັນທຸກຊື່ວ່າ MV Star Nasia ຢູ່ໃນອ່າວເອເດນ ທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍເລັກນ້ອຍ ໃນຂະນະດຽວກັນ ລູກສອນໄຟອີກລູກໜຶ່ງໄດ້ຕົກລົງໃນທະເລໃກ້ກັບກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວ ກອງກຳລັງຂອ ງສະຫະລັດໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟລູກທີສາມຕົກຢູ່ໃນບໍລິເວນດຽວກັນນີ້ ບໍ່ມີລາຍງານກ່ຽວກັບການບາດເຈັບໃດໆ ແລະ ກຳປັ່ນລຳໜຶ່ງສາມາດສືບຕໍ່ແລ່ນໄປຍັງຈຸດໝາຍປາຍທາງ ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງເຊັ ນຄອມທີ່ໄດ້ກ່າວ ໃນພາກໃຕ້ຂອງທະເລແດງ ເຊັນຄອມໄດ້ກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟສາມລູກເປັນໄປໄດ້ສູງ ກຳລັງແນເປົ້າໃສ່ກຳປັ່ນຕິດທຸງບາເບໂດສ ເຊິ່ງສະຫະລາຊະອານາຈັກເປັນເຈົ້າຂອງ ກຳປັ່ນສິນຄ້ າຊື່ວ່າ MV Morning Tide ນັ້ນ ກໍໄດ້ຕົກລົງໃນທະເລ ໂດຍບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃດໆເລີຍ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ ຈາກກະຈາຍສຽງທຸກວັນຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຂອງເຮົາຕໍ່ ທູດພິເສດລະດັບສູງຂອງການສ ະຫະປະຊາຊາດໃນອີຣັກ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດການໂຈມຕີທັງໝົດ ໂດຍເຕືອນວ່າຂະເຈົ້າອາດທຳລາຍຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ຫາມາໄດ້ຍາກ ແລະ ຄວາມສຳເລັດອື່ນໆຂອງປະເທດນັ້ນ ຖ້າຂ ະເຈົ້າຍັງສືບຕໍ່ ທູດພິເສດ ທ່ານນາງ ຈີນີນ ເຮັນນິສ ປລາແຊັດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດວ່າ ການໂຈມຕີພວກນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຢູ່ນອກເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດ ໃນວັນ ສຸກທີ່ຜ່ານມາ ກອງກຳລັງສະຫະລັດໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີທາງອາກາດ ທີ່ແມ່ນຢຳໃສ່ສະຖານທີ່ສາມແຫ່ງໃນອີຣັກ ອັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະກຳຈັດແຫຼ່ງຕ່າງໆຂອງກາ ນໂຈມຕີເກືອບ 170 ຄັ້ງ ໂດຍພວກທະຫານບ້ານທີ່ຖືກໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ໃສ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບສະຫະລັດໃນພາກພື້ນ ມີທະຫານບ້ານແບບນັ້ນຫຼາຍກຸ່ມປະຕິບັດການໃນອີຣັກ ສະຫະລັດຍັງໄດ້ໂຈມຕີສີ່ສະຖານທີ່ໃ ນປະເທດຊີເຣຍທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ໂດຍລວມແລ້ວ ທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຳລາຍຫຼາຍກວ່າ 80 ເປົ້າໝາຍ ໄຊຈະເລີນສຸກ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສະກີ ກ່າວວ່າ ການໂຈ ມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍສາມຄົນໃນນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ແລະ ເມືອງມິໂກເລັບ ທ່ານເຊເລັນສະກີກ່າວໃນສື່ສັງຄົມວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຄັ້ງໃຫຍ່ອີກຄັ້ງໜຶ່ ງຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ປະເທດຂອງພວກເຮົາ ຫົກ ຫົກພາກພື້ນໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການ ການຍິງຂອງສັດຕູ ການບໍລິການທັງໝົດຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນນີ້ກຳລັງດຳເນີນການເພື່ອກຳຈັດຜົນສະທ້ອນຂອງການກໍ່ກ ານຮ້າຍນີ້ ກອງທັບຢູເຄຣນໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການໂຈມຕີຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງຣັດເຊຍ ຊຶ່ງລວມມີເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ 20 ລຳ ລູກສອນໄຟຄຣູສ 36 ລຳ ລູກສອນໄຟນຳວິຖີ S300 5 ລູກ ແລະ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ 3 ລູ ກ ກອງທັບອາກາດຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ກອງທັບອາກາດຂອງປະເທດໄດ້ທຳລາຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ 15 ລຳ ໃນຈຳນວນ 20 ລຳ ແລະ ລູກສອນໄຟ 29 ລູກ ໃນຈຳນວນ 44 ລູກ
ອົງການສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບການປາບປາມຂອງພັກຝ່າຍຄ້ານປາກິສຖານ ຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິມຣານ ຄານ ກ່ອນການເລື ອກຕັ້ງລັດຖະສະພາໃນອາທິດນີ້ ທ່ານນາງ ເອລິຊາເບັດ ທຣອສເຊລ ໂຄສົກຄະນະກຳມາທິການສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ປາກິສຖານ ຮັບປະກັນສິດທິໃນການມີສ່ວນຮ່ວ ມຂອງປະຊາຊົນທັງໝົດ ເພື່ອຂະບວນການປະຊາທິປະໄຕທີ່ມີທຸກພັກຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ ທ່ານນາງກ່າວໃນລະຫວ່າງຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ນະຄອນເຈນີວາວ່າ ທຸກຝ່າຍທີ່ມີສິດ ຕ້ອງສາມາດແຂ່ງຂັນກັນໄດ້ຢ່າງຍຸຕິທຳ ທ່ານນາງ ທຣອສເຊລ ກ່າວວ່າ ເຊິ່ງພວກເຮົາຖືກລົບກວນດ້ວຍຮູບແບບການກໍ່ກວນ ການຈັບກຸມ ແລະ ການກັກຂັງທີ່ ທີ່ແກ່ຍາວຂອງຜູ້ນຳພັກ Tehreek-e-Insaf ຂອງປາກິສຖານ ພ້ອມທັງຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ ງໄດ້ສືບຕໍ່ໃນໄລຍະການເລືອກຕັ້ງ ທ່ານນາງກ່າວເນັ້ນຢ້ຳວ່າ ທຸກຝ່າຍທີ່ມີສິດ ຕ້ອງສາມາດແຂ່ງຂັນກັນໄດ້ຢ່າງຍຸຕິທຳ ໄຊຈະເລີນສຸກ
ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງເດືອນປະຫວັດສາດຂອງຄົນຜິວດຳ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ທ່າມກາງການສະໜັບສະໜູນທີ່ຫຼຸດລົງຈາກຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຜິວດຳ ທີ່ປະສົບກັບຄວ າມເດືອດຮ້ອນຈາກຈຸດຢືນຂອງລັດຖະບານຕໍ່ສົງຄາມຢູ່ເຂດກາຊາ ແລະ ບໍ່ສົນໃຈກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເບິ່ງວ່າ ຂາດຄວາມຄືບໜ້າໃນວາລະດ້ານຍຸຕິທຳທາງເຊື້ອຊາດຜິວພັນຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ຄືນນີ້ຂໍໃຫ້ພິຈ າລະນາເບິ່ງຄືວ່າ ພວກເຮົາສ້າງປະຫວັດສາດແນວໃດ ບໍ່ແມ່ນການລຶບລ້າງປະຫວັດສາດ ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນຕອນແລງຂອງວັນອັງຄານ ໂດຍກ່າວໂຈມຕີສະພານິຕິບັນຍັດຂອງລັດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກ ຣີພັບບລີກັນ ເຊິ່ງໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຈະຈຳກັດສິ່ງທີ່ໂຮງຮຽນສາມາດສອນກ່ຽວກັບເຊື້ອຊາດ ແລະ ປະຫວັດສາດຂອງຊາວອາເມລິກັນຜິວດຳ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ເຊິ່ງກ່າວກ່ອນທ່າ ນ ໄບເດັນ ກໍກ່າວກົງໄປກົງມາວ່າ ໃນທົ່ວປະເທດຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງພະຍາຍາມລຶບລ້າງປະຫວັດສາດຂອງພວກເຮົາ
ພຸດທະສອນ ສະພາສູງສະຫະລັດໄດ້ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າຜູ້ຊ່ວຍຮັບຜິດຊອບກິດຈະການຝ່າຍເອເຊຍຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ທ່ານ ເຄີດ ແຄມເບລ ໃຫ້ເປັນຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກາ ນຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທ່ານ ແຄມເບລ ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ແທນທ່ານນາງ ເວັນດີ ເຊີແມນ ທີ່ໄດ້ອອກບຳນານເມື່ອວັນທີ 28 ກໍລະກົດ ແລະ ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ເປັນນັກການທູດໝາຍເລກສອງ ຂອງກ ະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໃນລະຫວ່າງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນຜູ້ປະສານງານດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຮັບຜິດຊອບກິດຈະການອິນໂດປາຊີຟິກນັ້ນ ທ່ານໄດ້ກ່ າວຢ້ຳວ່າ ສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ທຳການແຂ່ງຂັນກັບຈີນ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຊອກຫາຊ່ອງທາງ ເພື່ອໃຫ້ເກີດບັນຫາຂັດແຍ່ງປະເຊີນໜ້າກັນ ນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ກະລຸນາຕິດຕາມຂ່າວພາກທີ 2 ໃນຕອນທ້າ ຍຂອງລາຍການ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກວັນຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນຂອງສະຫະລັດ ພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣານ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກ າງ ບໍ່ໄດ້ຖືກຂັດຂວາງໂດຍການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ໃນອີຣັກ ຊີເຣຍ ແລະ ເຢເມນ ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງໄດ້ເປີດການໂຈມຕີ 3 ຄັ້ງໃນຊີເຣຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດປະຕິບັດການໂຈມຕີປ້ອງກັນ ຕົນເອງຢ່າງໜ້ອຍສອງຄັ້ງໃນເຢເມນ ຄາລາ ແບັບ ນັກຂ່າວ VOA ປະຈຳທຳນຽບຫ້າແຈ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຊິ່ງທິບສຸດາມີລາຍລະອຽດ
ເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດ B1 ທີ່ບິນໄປຈາກສະຫະລັດ ໄດ້ໂຈມຕີເປົ້າໝາຍພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍອີຣານ 85 ແຫ່ງ ຢູ່ໃນອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ ໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການສັງຫ ານທະຫານສະຫະລັດ 3 ຄົນ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ພົນຕີ ແພັດ ຣາຍເດີ ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວວ່າ Our responses are not complete. Again, I'm not going to telegraph or discuss ການຕອບໂຕ້ຂອງພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ແຈ້ງ ຫຼື ຫາລືກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຍັງບໍ່ເກີດຂຶ້ນ ນອກເໜືອໄປຈາກພວກເຮົາຈະດຳເນີນງານ ແລະ ສະຖານທີ່ຕາມທີ່ພວກເຮົ າເລືອກ ໜຶ່ງມື້ຕໍ່ມາ ສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດ ໄດ້ໂຈມຕີເປົ້າໝາຍຂອງພວກກະບົດຮູຕີ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍອີຣານ 36 ແຫ່ງໃນເຢເມນ ແຕ່ບັນດາຕົວແທນຂອງອີຣານຢູ່ໃນອີຣັກ ຊີເຣຍ ແລະ ເຢເມນ ບໍ່ປາກົດວ່ າໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວນີ້ ພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍອີຣານ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີກຳລັງສະຫະລັດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພາຄີຢູ່ໃນຊີເຣຍສາມຄັ້ງ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນສຸກແລ້ວນີ້ ເຊິ່ງການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ເກີດ ຂຶ້ນໃກ້ກັບເຂດສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດພາລະກິດໃນໝູ່ບ້ານ Green Village ໂດຍສັງຫານກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕພາຄີຊາວຊີເຣຍຫົກຄົນ ສະຫະລັດຍັງໄດ້ທຳລາຍລູກສອນໄຟຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ຄວບຄຸມໂ ດຍກຸ່ມກະບົດຮູຕີຂອງເຢເມນຕື່ມອີກ ໂດຍພ້ອມທີ່ຈະຍິງເຂົ້າໄປເພື່ອລົບກວນການຂົນສົ່ງສາກົນ ລຸນຫຼັງສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດໄດ້ທຳການໂຈມຕີ But if they continue the attacks ພົນຕີ ແພັດ ຣາຍເດີ ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສົ ງຄາມກັບກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດສົງຄາມກັບກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ແຕ່ຖ້າພວກເຂົາຫາກສືບຕໍ່ໂຈມຕີ ພວກເຮົາກໍຈະສືບຕໍ່ຂັດຂວາງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາຫຼຸດລົງ ນ ອກເໜືອຈາກການໂຈມຕີຫຼາຍຂຶ້ນຈາກພວກທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງອີຣານ ສະຫະລັດກໍໄດ້ຮັບຄວາມບໍ່ພໍໃຈຈາກບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣັກ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການເຕືອນກ່ອນການໂຈມຕີ ແລະ ຜູ້ທີ່ກ່າວວ່າມີພົນລະເຮືອນ ເສຍຊີວິດໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນດິນແດນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທ່ານເວີເດນ ພາເທລ ຮອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ Iraq, like every country in the region, understood that there would be a response after the deaths of our soldiers ອີ ຣັກກໍຄືກັນກັບທຸກໆບັນດາປະເທດຢູ່ໃນພາກພື້ນ ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈວ່າຈະມີການຕອບໂຕ້ພາຍຫຼັງການເສຍຊີວິດຂອງທະຫານພວກເຮົາ ສຳລັບຄຳຕອບທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້ ຊຶ່ງບໍ່ມີການແ ຈ້ງລ່ວງໜ້າ ພວກເຮົາໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາວອີຣັກຊາບທັນທີລຸນຫຼັງການໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວວ່າ ຕົນຍັງໄດ້ທຳການປະເມີນກ່ຽວກັບຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກການໂຈມຕີທາງທະຫານໃນທ້າຍອາທິດຜ່ ານມາ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ກອງກຳລັງຂອງສະຫະລັດໄດ້ຖືກໂຈມຕີປະມານ 170 ຄັ້ງຢູ່ໃນອີຣັກ ຊີເຣຍ ແລະ ຈໍແດນ ນັບຕັ້ງແຕ່ກາງເດືອນຕຸລາເປັນຕົ້ນມາ ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມຮູຕີໃນເຢເມນ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີຕໍ່ບັນດ າທາງຂົນສົ່ງສາກົນຢູ່ບໍລິເວນທະເລແດງ ແລະ ອ່າວເອເດນຫຼາຍກວ່າ 30 ຄັ້ງ ທິບສຸດາ VOA
ການພົວພັນແບບຄູ່ຮ່ວມຊະຕາກຳ ແລະ ຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາຮອບດ້ານລາວກັບຈີນ ເຮັດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຈີນໄດ້ຄອບຄອງທຸລະກິດຕະຫຼອດແລວທາງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນລາວເພີ່ມຂຶ້ນ ນັບມື້ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ
ນັກທຸລະກິດໃນສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ການເປັນຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຊະຕາກຳໃນການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານລະຫວ່າງລາວກັບຈີນ ໂດຍທີ່ລັດຖະ ບານສອງປະເທດໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດການຮ່ວມມືກັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ ຖືເປັນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຈີນກາຍເປັນຜູ້ລົງທຶນທີ່ມີມູນຄ່າສູງທີ່ສຸດໃນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົງທຶ ນໃນຕະຫຼອດແລວທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນລາວນັ້ນ ກໍຄືເຂດທີ່ການລົງທຶນຂອງຈີນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະລັດຖະບານລາວໄດ້ໃຫ້ສິດທິພິເສດແກ່ບັນດາບໍລິສັດຈີນໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ຢູ່ໃນຕະຫຼອດແລວ ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນລາວໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບັນດານັກທຸລະກິດຈີນສາມາດເຂົ້າຄອບຄອງທຸລະກິດຕ່າງໆ ດ້ວຍການຊື້ກິດຈະການຂອງບັນດານັກທຸລະກິດລາວ ແລະ ຂະຫຍາຍການລົງທຶນເພີ່ ມຂຶ້ນນັບມື້ນັ້ນເອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາທຸລະກິດຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດແຂວງອຸດົມໄຊນັ້ນ ໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄອບຄອງຂອງບັນດານັກທຸລະກິດຈີນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວໃນປັດຈຸບັນນີ້ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດລ າວໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ດ້ານອຸດສາຫະກຳກໍໄດ້ມີຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ ໂຮງງານຊີມັງກະໄດ້ເລີ່ມຜະລິດ ແລະ ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງແປ້ງມັນຕົ້ນ ໂຮງງານຂ້າສັດທັນສະໄໝ ກະໄດ້ເລີ່ມຜະລິດໃນໄລຍ ະເວລາອັນໃກ້ໆນີ້ ຍັງກຽມທີ່ຈະເປີດນຳໃຊ້ໂຮງງານຜະລິດແຮ່ຊິລິກອນ ແລະ ແຮ່ມັງການ ຊຶ່ງເປັນໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ເມືອງນາໝໍ້ ແລະ ກະກຽມທີ່ຈະເປີດນຳໃຊ້ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຫົວອາຫານສັດຢູ່ເ ມືອງໄຊ ນອກຈາກນີ້ ກໍຍັງພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາປິ່ນອ້ອມສະຖານີລົດໄຟເມືອງໄຊ ເຂດພັດທະນາໄຟຟ້າແສງຕາເວັນຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ CGN ສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງ ຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາຍຫຼັງ ການລະບາດພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ທີ່ເຮັດໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ໃນລາວຕ້ອງປະເຊີນກັບສະພາວະຂາດທຶນເປັນເວລາເຖິງ 3 ປີຕິດຕໍ່ກັນ ແລະ ປາກົດມີຫົວໜ່ ວຍທຸລະກິດຈຳນວນຫຼາຍ ທີ່ບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູທຸລະກິດໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາວະປົກກະຕິໄດ້ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຈຶ່ງມີໂອກາດສູງທີ່ນັກທຸລະກິດຈີນຈະເຂົ້າມາຊື້ກິດຈະການເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ໄປ ເພາະວ່າ ລັດຖະບານລາວມີ ເງິນທຶນຢ່າງຈຳກັດ ສຳລັບໃຫ້ສິນເຊື່ອເພື່ອການຟື້ນຟູທຸລະກິດ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ຂະໜາດກາງໃນລາວນັ້ນເອງ ຊຶ່ງການຂະຫຍາຍການລົງທຶນຂອງບັນດາບໍລິສັດຈີນ ຕາມແລ ວທາງລົດໄຟລາວຈີນໃນລາວດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງມີການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ຜົນຜະລິດຕ່າງໆ ຈາກລາວໄປຈີນເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ດ້ວຍ ໂດຍໃນນີ້ກໍລວມເຖິງການພັດທ ະນາທ່າບົກຢູ່ສະຖານີລົດໄຟເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນດ້ວຍ ຊຶ່ງການພັດທະນາໃກ້ຈະແລ້ວເສັດ ແລະ ຈະເປີດນຳໃຊ້ໃນປີໜ້າ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ຄຳພັນ ສິດທິດຳພາ ເຈົ້າແຂວງແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ພາ ຍຫຼັງມີເສັ້ນທາງລົດໄຟມານີ້ ກໍເຫັນວ່າການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນກໍຄຶກຄັກດີ ມີ 3 ສະຖານີ ສະຖານີໂພນໂຮງ ສະຖານີວັງວຽງ ແລະ ສະຖານີກາສີ ອັນນີ້ເລື່ອງການບໍລິການ ນອກຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາກໍໄດ້ສຸມໃສ່ ເລື່ອງເຮັດສາງພັກສິນຄ້າ ແລະ ກໍສ້າງທ່າບົກຢູ່ສະຖານີໂພນໂຮງນີ້ ໃນປີຕໍ່ໄປນີ້ກໍຈະ ຈະເປີດເປັນທາງການ ຖືວ່າເຮັດຄືແບບທ່ານາແລ້ງຫັ້ນແຫຼະ ມີພາສີສິນຄ້າມາຈາກບໍລິຄຳໄຊ ມາແຕ່ຄຳມ່ວນ ມາແຕ່ທາ ງໃຕ້ມາເຂົ້ານີ້ ບໍ່ຈຳເປັນໄປວັງວຽງ ຖືວ່າມາເຂົ້າຢູ່ນີ້ ເສຍພາສີຢູ່ນີ້ ເຂົ້າຕູ້ ແລະ ສົ່ງອອກເລີຍ ນອກຈາກນັ້ນ ລັດຖະບານຈີນຍັງໃຫ້ການສົ່ງເສີມເພື່ອການພັດທະນາການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືໃນຮູບແບບເມືອ ງຄູ່ແຝດກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ອີກດ້ວຍ ເພາະວ່າລັດຖະບານຈີນຖືວ່າການສົ່ງເສີມການພົວພັນດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍຄືຮູບແບບໜຶ່ງຂອງການຂະຫຍາຍໂອກາດ ທີ່ຈີນຈະເພີ່ມການລົງທຶນໃນບັນດາເມື ອງຄູ່ແຝດຂອງຈີນດ້ວຍໃນເວລາດຽວກັນ ທັງນີ້ໂດຍໃນຊ່ວງປີ 1988 ຫາ 2023 ລັດຖະບານລາວກໍໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດການລົງທຶນຂອງບັນດາບໍລິສັດຈີນໃນລາວຈຳນວນ 933 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າການລົງທຶນລວມກວ່າ 18,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຈັດເປັນກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນອັນດັບໜຶ່ງໃນລາວ ເປັນເວລາກວ່າ 10 ປີຕິດຕໍ່ກັນ ທັງເປັນການລົງທຶນທີ່ກວມເອົາທຸກດ້ານໃນລາວອີກດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາກພະລັງງານ ການຂຸດຄົ້ນແ ຮ່ທາດ ການຜະລິດກະສິກຳ ການຄ້າ ແລະ ບໍລິການຄົບວົງຈອນນັ້ນ ຍັງເຮັດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຈີນທີ່ລົງທຶນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວ ສາມາດກຳນົດລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ ເປັນສະກຸນເງິນຢວນ ໄດ້ອີກດ້ວຍ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA

You're no longer required to do something you were supposed to do often because someone else is doing it instead. You're welcome, Anna. Welcome to English in a Minute. A hook is a curved piece of metal. A hook is used to catch or hang things. But what does it mean to be off the hook?
ຂໍເກາະ ຫຼື ເບັດ ແມ່ນໂລຫະທີ່ໂຄ້ງ ຂໍເກາະຖືກໃຊ້ເພື່ອເກາະ ຫຼື ຫ້ອຍສິ່ງຂອງ ແຕ່ຄຳວ່າ to be off the hook ມັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດກັນແທ້ ພວກເຮົາລອງໄປຟັງບົດສົນທະນາລະຫວ່າງແອນນາກັບແດນ ລອງເບິ່ງເນ າະ ບາງທີມັນອາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ໃຊ້ສຳນວນນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນ Anna, our presentation is in 5 minutes!

ເພາະວ່າມີຄົນອື່ນກຳລັງເຮັດມັນແທນເຈົ້າ ດ້ວຍຄວາມຍິນດີເດີ້ ອານາ
ບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມື້ອື່ນພວກເຮົາຈະມີລາຍງານສາລະຄະດີ ແລະ ຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນມາສະເໜີທ່ານ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກວັນຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນຂອງສະຫະລັດ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງກຳປູເຈຍ ທ່ານ ຮຸນ ມາເນັດ ໄດ້ຊື່ນຊົມກັບຄວາມສຳພັນທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນກັບປະເທດຕາເວັນຕົກ ໃນລະຫວ່າງການເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ 6 ເດືອນທຳອິດຂອງທ່ານ ຂະນະດຽວກັນກໍໃຫ້ກ ານຢືນຢັນໃນຄວາມສຳພັນຂອງພະນົມເປັນກັບປັກກິ່ງ ແລະ ຍັງຮັກສາກົນລະຍຸດແບບຫົວແຂງກະດ້າງຂອງບິດາທ່ານ ແລະ ຜູ້ນຳຄົນກ່ອນຂອງປະເທດ ທ່ານ ຮຸນ ເຊັນ ເອົາໄວ້ ແນວຄິດທັງສອງຢ່າງນັ້ນໄດ້ສ້າ ງຄວາມໂກດແຄ້ນໃຫ້ແກ່ພວກສະໜັບສະໜູນສິດທິມະນຸດ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ສະຫະລັດ ຍີ່ປຸ່ນ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະ ບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍລິຈາກນິຍົມປະຊາທິປະໄຕອື່ນໆ ເພີ່ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ລັ ດຖະບານຊຸດໃໝ່ ໃຫ້ດຳເນີນການປະຕິຮູບ ແລະ ເປີດພື້ນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ອິດສະຫຼະພາບທາງດ້ານການເມືອງ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການເລືອກຕັ້ງ ໂດຍພັກ ໂດຍພັກການເມືອງພຽງພັກດຽວເທົ່ານັ້ນໃນເດືອນກໍ ລະກົດ ທ່ານ ມວນ ໂທລາ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານສູນກາງພັນທະມິດເພື່ອແຮງງານ ແລະ ສິດທິມະນຸດ ຢູ່ພະນົມເປັນ ກ່າວຕໍ່ VOA ພະແນກພາສາຂະແມ ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ສຳພາດທາງໂທລະສັບ ເມື່ອອາທິດແລ້ ວນີ້ວ່າ ບໍ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງພາຍໃຕ້ທ່ານ ຮຸນ ມາເນດ ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານ ທີ່ມີຕໍ່ການປ່ຽນແປງໄປໃນທາງບວກ ຫຼືວ່າປັບປຸງການບໍລິການສາທາລະນະ ສານຍັງສືບຕໍ່ຖືກໃຊ້ເປັນເຄື່ ອງມືຂອງຜູ້ມີອິດທິພົນ ແລະ ນັກການເມືອງ ທ່ານກ່າວ ສະຖານະການດ້ານສິດທິມະນຸດພາຍໃຕ້ລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ແມ່ນຂີ້ຮ້າຍກວ່າລັດຖະບານຊຸດກ່ອນຊ້ຳ ພຸດທະສອນ ໃນຂະນະທີ່ພຽງຢາງສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍ າຍໂຄງການນິວເຄລຍ ແລະ ລູກສອນໄຟຂອງຕົນ ໃນຂະນະທີ່ປະຕິເສດການຮ່ວມມືກັບວໍຊິງຕັນ ບັນດານັກວິເຄາະໄດ້ມີຄວາມເຫັນແບ່ງ ແບ່ງແຍກກັນວ່າ ແບ່ງກັນວ່າ ສະຫະລັດຄວນຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນນະໂຍ ບາຍປົດອາວຸດນິວເຄລຍ ຫຼືພິຈາລະນາທາງເລືອກຕໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຄວບຄຸມອາວຸດດັ່ງກ່າວ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ເພີ່ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ໃນພາກພື້ນດ້ວຍການຍິງລູກສອນໄຟ ແລະ ຂູ່ວ່າຈະເຂົ້າຍຶດເອົ າເກົາຫຼີໃຕ້ ຖ້າສົງຄາມຫາກເກີດຂຶ້ນ ການຍິງຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງພວກເຂົາມີຂຶ້ນໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້ ເຊິ່ງປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ທົດລອງໃນອັນທີ່ພວກເຂົາເອີ້ນວ່າ ລູກສອນໄຟຕໍ່ຕ້ານເຮືອບິນຊະນິດໃໝ່ ແລະ ໄດ້ທຳ ລາຍ ແລະ ໄດ້ທຳການທົດລອງ ລູກສອນໄຟຄຣູສ ຫົວລົບທີ່ມີພະລັງ ຢູ່ນອກຝັ່ງທາງຕາເວັນຕົກ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງການຂ່າວສູນກາງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼື KCNA ນີ້ແມ່ນການທົດລອງລູກສອນໄຟຄຣູສ ຄັ້ ງທີ 4 ຂອງປີນີ້ ລຸນຫຼັງການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະໄກກວ່າສຽງ ເມື່ອວັນທີ 14 ມັງກອນແລ້ວນີ້ ຈົບຂ່າວ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າ ພຸດທະສອນ ພ້ອມດ້ວຍ ໄພສານ ຜູ້ກຳກັບລາຍການ ແລະ ຄະນະສະຖານີວິທະຍຸ VOA ຂໍອຳລາທ່ານໄປກ່ອນໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ແລະ ຈະກັບຄືນມາພົບກັບທ່ານອີກມື້ອື່ນ ເວລາ 7 ໂມງເຄິ່ງ ຫາ 8 ໂມງແລງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1575 ກິໂລເຮີດ ແລະ ທ່ານສາມາດຮັ ບຟັງໄດ້ເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews.com